ເລື່ອງລາວຂ່າວຄາວນີ້ນະ ກ່ອນອື່ນໝົດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຖາມກ່ຽວກັບເລື່ອງການບອກການເມືອງໃນປະເທດໄທ ທີ່ວ່າກຳລັງຮ້ອນວົນຢູ່ໃນເວລານີ້ ຊຶ່ງວ່າການປະທ້ວງອັນໃຫຍ່ໂຕໃນຮວດທີ 2 ທີ່ເລີ່ມຂຶ້ນ ໃນຫວ່າງວັນທີ 14 ແລ້ວນີ້ຫັ້ນນະ ທີ່ວ່າມີການຈັບກຸມຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນ ຫຼືວ່າມັນ ມັນ ມັນ ມັນໂດ່ງດັງໄປຮອດຕ່າງປະເທດວ່າຊັ້ນເຖາະ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມື້ນີ້ ດຽວນີ້ນີ້ນະ ການປະທ້ວງນີ້ມັນສິ້ນສຸດລົງແລ້ວຫຼືຍັງ? ອັນນີ້ຕາມທີ່ຟັງເນາະ ກະຄືວ່າຍັງ ຍັງບໍ່ສິ້ນສຸດ ກະຊິມີນັດໝາຍກັນເປັນ ອາ ຊ່ວງ ເປັນ ເປັນມື້ ເປັນມື້ໄປເນາະ ຈັ່ງມື້ວານກະນັດກັນບາງວັນ ຊ່ວງເວລາ ອາ ແລງໆເນາະ ແລ້ວມື້ນີ້ກະນັດກັນອີກ ຍາມມື້ແລງອີກເ ນາະ ກະຊິມີການ ການຊຸມນຸມກັນໃໝ່ ແລະກະສະຫຼາຍໂຕໄປ ກະຊິມີເປັນ ເປັນຊ່ວງໆເນາະ ແປ ແປ ແປວ່າຢູ່ໃນກຸງເທບນີ້ ຍັງມີພວກທີ່ວ່າເດີນຂະບວນປະທ້ວງນີ້ຍັງປະຈຳການຢູ່ຫັ້ນຢູ່ຊັ້ນບໍ່?
ກະຄືຜູ້ ຜູ້ ຜູ້ນຳມັອບກະຍັງ ຍັງຢູ່ໃນ ອາ ພື້ນທີ່ຢູ່ເນາະ ແຕ່ວ່າຜູ້ຮ່ວມຊຸມນຸມກະກະຈາຍຢູ່ກັນ ຢູ່ທົ່ວໄປ ກັບອັນ ນຳບ້ານນຳເຮືອນ ຫຼືວ່າຢູ່ຕ່າງຈັງຫວັດ ແຕ່ວ່າຄັນຖ້າມີການນັດໝາຍກັນກະ ກະຊິມີການໄປລວມກັນເ ປັນ ເປັນຊ່ວງໆເນາະ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ປະຈຳເນາະ ເລື່ອງການປະທ້ວງໃນຮວດຕໍ່ໄປນີ້ ມື້ໜ້າມື້ໃນນີ້ນະ ແມ່ນ ແມ່ນມື້ໃດຮູ້ບໍ່ເນາະ? ອັນນີ້ເຫັນບອກວ່າມື້ວານຜູ້ຊຸມນຸມ ຫຼັງຈາກສະຫຼາຍຊ່ວງ ຊ່ວງແລງແລ້ວເນາະ ຊ່ວງຄ່ຳແລ້ວ ກະວ່າມື້ແລງມື້ນີ້ກະຊິມີການຊຸມນຸມກັນໃໝ່ຈັ່ງຊີ້ນະ ໂອ ກະແປວ່າເຂົາເຈົ້າເຮັດແບບທີ່ວ່າຄືຮົງກົງນີ້ ປະທ້ວງມື້ນີ້ ພັກຜ່ອນໄປກ່ອນ ແລະກະເລີ່ມໃໝ່ ແລະກະນັດກັນໃໝ່ມາໃໝ່ ແບບນີ້ແມ່ນບໍ່?
ອັນນີ້ເທົ່າທີ່ເຫັນກະ 2-3 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ ກະເປັນລັກສະນະແບບນີ້ເນາະ ແລ້ວການເດີນຂະບວນປະທ້ວງໃນເວລາທີ່ຜ່ານມາ ຍົກຕົວຢ່າງວັນທີ 14 ແລ້ວນີ້ນີ້ນະ ຢູ່ກຸງເທບມັນ ເຂົາເຈົ້າປະທ້ວງຢູ່ໃສເນາະ? ອາ ຢູ່ກຸງເທບເນາະ ກະຊິມີຢູ່ແຖວຖະໜົນລາຊະດຳເນີນ ມື້ ມື້ວານນີ້ກະຢູ່ລາຊະປະສົງເນາະ ມື້ນີ້ເຫັນບອກວ່າຊິຢູ່ທີ່ລາຊະປະສົງອີກ
ແລ້ວຮວດຕໍ່ໄປນີ້ ຫຼືວ່າຄັ້ງໃໝ່ນີ້ ຊິໄປປະທ້ວງຢູ່ໃສ? ຍ້າຍທີ່ບໍ່?
ກະຊິຢູ່ໝ່ອງເກົ່າຢູ່ ກະຄືທີ່ ທີ່ລາຊະປະສົງ ເຫັນ ເຫັນນັດໝາຍກັນໄວ້ຈັ່ງຊັ້ນ ວ່າມື້ແລງນີ້ວ່າ ແນ່ນອນລະ ທີ່ວ່າຮູບພາບທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຖ່າຍທອດອອກມາຈາກຕ່າງປະເທດນີ້ ມັນມີຄົນເດີນຂະບວນປະທ້ວງຢ່າງ ມາກມາຍນີ້ນະ ກຸງເທບມັນເປັນອຳມະພາດຫຼືບໍ່?
ອັນນີ້ກະເປັນ ເປັນ ເປັນ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ກວ້າງຫຍັງເນາະ ກະຄົນກະ ຖ້າຖາມວ່າຫຼາຍບໍ່ ມັນກະ ກະພໍປະມານເນາະ ກະຄືສະເພາະຢູ່ຈຸດໆໜຶ່ງທີ່ລາຊະປະສົງ ແຕ່ສ່ວນອື່ນໆກະຍັງ ອາ ດຳເນີນຊີວິດ ເດີນທາງກັນປົກກ ະຕິຢູ່ເນາະ ໂອເຄ ຂໍເລື່ອນໄປເລື່ອງໃໝ່ນີ້ ແມ່ນວ່າມັນເປັນຈັ່ງໃດວ່າ ຢູ່ທີ່ສະຫວັນນະເຂດບໍ່? ແຂວງສະຫວັນນະເຂດນີ້ແຫຼະ ທີ່ວ່າມັນມີນ້ຳຕົກນ້ຳຖ້ວມ ຝົນຕົກໜັກ ແລະ ຈັ່ງໃດນີ້ແຫຼະ ຊາວລາວຮ່ວມໃຈກັນສາມັກຄີກ່ຽວເຂົ້າວ່າຊັ້ນ ໜີນ້ຳນີ້ນະ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ?
ຊ່ວງວັນທີ 12 ທີ່ຜ່ານມາ ຈົນຮອດວັນທີ 14-15 ນະເນາະ ກະຫຼາຍເມືອງຂອງສະຫວັນນະເຂດ ກະໄດ້ປະເຊີນກັບອຸທົກກະໄພ ຍ້ອນວ່າອິດທິພົນຂອງພາຍຸຫຼິນຟານະ ຊາວກະສິກອນກະປະສົບຄວາມເດືອດຮ້ອນທົ່ວໜ້າ ເນື່ອງຈາກວ່າເປັນໄລຍະເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາປີພໍດີເນາະ ໂດຍທີ່ເມືອງຊົນນະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທາງການກະໄດ້ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກະລະດົມກຳລັງທຸກໜ່ວຍ ເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອຊາວບ້ານໃນພື້ນທີ່ຕ່ຳ ກ່ຽ ວເຂົ້າໜີນ້ຳຕາມແຜນສາມັກຄີຊ່ອຍເຫຼືອໃນຍາມຄັບຂັນ ນອກຈາກນີ້ເນາະ ກໍຍັງນຳກຳລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຂອງລາວເຂົ້າໄປຊ່ອຍກ່ຽວເຂົ້າ ແລະກະຂົນເຂົ້າທີ່ປຽກໄປຕາກໃຫ້ໄທບ້ານນຳເນາະ ນອກຈ າກນີ້ທັງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ທັງຊາວໜຸ່ມ ກຳມະກອນ ແມ່ຍິງ ແລະ ກຳລັງຕຳຫຼວດ ທະຫານກະໄດ້ຊ່ອຍຊາວບ້ານກ່ຽວເຂົ້າໜີນ້ຳທີ່ບ້ານເມືອງແສນ ແລະກະບ້ານນາຊຽງແລ ແລະ ກ່ອນໜ້ານີ້ເນາະ ທີ່ເມືອ ງສອງຄອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດຄືກັນ ທາງທະຫານລາວຈາກກອງພັນທະຫານລາບທີ່ຫ້າ ກະໄດ້ຊ່ອຍຊາວບ້ານກ່ຽວເຂົ້າໜີນ້ຳຢ່າງເລັ່ງດ່ວນມາແລ້ວຄັ້ງໜຶ່ງເນາະ ແລະ ນອກຈາກທາງ ອ່າ ຊາວກະສິກຳ ທີ່ເດືອດຮ້ອນເລື່ອງຂອງເຂົ້າຈົມນ້ຳແລ້ວເນ່ຍ ຊາວປະມົງ ແຖວສະຫວັນນະເຂດ ແລະກະຈັງຫວັດບຶງການຂອງໄທ ກໍໄດ້ຮັບເດືອດຮ້ອນນຳເນາະ ເນື່ອງຈາກວ່າໃນແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມບໍລິເວນນີ້ ກະໄດ້ເ ກີດຄື້ນນ້ຳສູງປະມານ 10 ເຖິງ 30 ເຊັນຕິແມັດ ແລະກະອາກາດເຢັນລົງ ໜາວລົງກະທັນຫັນເນາະ ຈາກ 20 ກວ່າ 25 26 ເຫຼືອຢູ່ 19 ອົງສາ ໄທບ້ານກໍບໍ່ກ້າລົງຫາປາຫາປູເນາະ ໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ຍ້ອນວ່າຢ້ານອັນຕະລາຍທີ່ ຊິເກີດຂຶ້ນເນາະ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງນ້ຳຖ້ວມທີ່ວ່າຖ້ວມທົ່ງໄຮ່ທົ່ງນາເສຍຫາຍເຂົ້າ ທີ່ວ່າກຳລັງຈະມີການເກັບກ່ຽວ ຫຼືວ່າເກັບກ່ຽວຢູ່ນີ້ນະ ມັນກຳເນີດເກີດມາຈາກການເປີດເຂື່ອນ ຫຼື ປິດເຂື່ອນບໍ່ ຫຼືວ່າທຳມ ະຊາດຝົນຕົກໜັກຊື່ໆ ອັນນີ້ທຳມະຊາດຝົນຕົກໜັກລ້ວນໆເນາະ ເພາະວ່າເປັນ ເປັນພາຍຸຝົນ ປະເທດໄທກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ທາງອີສານຕອນ ຕອນໃຕ້ເນາະ ບໍ່ວ່າຊິເປັນແຖວມຸກດາຫານ ແຖວ ໜັກສຸດກໍຄືໂຄລາ ດເນາະ ນ້ຳຖ້ວມຂ້ອນຂ້າງ ອ່າ ສູງ ແລະກະໃຊ້ເວລາດົນກວ່າສິລະບາຍໄດ້ເນາະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າຊ່ວຍປະຊາຊົນກ່ຽວເຂົ້າຈາກນ້ຳຖ້ວມນີ້ ກໍມັນ ມັນ ມັນໃຫຍ່ປານໃດ ທົ່ງໄຮ່ທົ່ງນາ ອັນນີ້ພື້ນທີ່ກະກວ້າງພໍ ສົມຄວນເນາະ ເພາະວ່າໃນພາຍຸຝົນເທື່ອນີ້ ມັນກະກິນພື້ນທີ່ໄປ ໄປຫຼາຍເນາະ ທັງປະເທດໄທ ທັງປະເທດລາວເນາະ ແລະກະພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ກະເປັນພື້ນທີ່ຂ້ອນຂ້າງກວ້າງ ທັງຂອງໄທ ແລະກໍຂອງ ລາວເນາະ ແລະ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າມຸດນ້ຳ ຫຼືວ່າແຊ່ນ້ຳກ່ຽວເຂົ້າໄດ້ນີ້ ກໍເອົາຂຶ້ນມາແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າໄປໄວ້ໃສ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຢູ່ YouTube ຫັ້ນ ມັນບໍ່ມີແດດ ບໍ່ມີຫຍັງ ມັນຊຸ່ມ ມັນປຽກ ເຂົ້າເລີຍອອກງ່າອອກແງ່ງປານ ໝາກຖົ່ວງອກໃໝ່ອີກ ກະຫາພື້ນທີ່ທີ່ເປັນພວກທີ່ມີຫຼັງຄາ ມີຫຼັງຄາບັງຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າເຂົ້າທີ່ມັນ ມັນຈົມນ້ຳແລ້ວນີ້ ກະຊິເປັນເຂົ້າທີ່ບໍ່ມີຄຸນນະພາບແນ່ ເອີ ພໍສົມຄວນເນາະ ມັນກະ ເອີ ສ່ວນທີ່ສາມາດທີ່ຈະນຳໄ ປ ກິນໄດ້ກະ ກະນຳໄປ ໄປໃຊ້ໃນການ ເລື່ອງຂອງການຢູ່ການກິນເນາະ ແຕ່ວ່າບາງສ່ວນເນ່ຍທີ່ມັນກິນບໍ່ໄດ້ ມັນອາດຊິເປັນເລື່ອງຂອງຜົນຜະລິດທີ່ມັນ ມັນມີປັນຫາເນາະ ສາ ບໍ່ສາມາດໄປກິນໄດ້ ກໍເອົາໄປພ ວກສັດ ສັດລ້ຽງຕ່າງໆນີ້ເນາະ ອື ໝູຫຼະຖືກເລກຫຼະເນາະ ໂດຍຕົງແລ້ວ ລັດຖະບານເພິ່ນຊ່ວຍຫຍັງແດ່ ຕອນນີ້ກະເທົ່າທີ່ໄດ້ຕິດຕາມເນາະ ກະຄືເບື້ອງຕົ້ນ ມັນເປັນຄວາມເສຍຫາຍສະເພາະໜ້າເນາະ ກະຄື ເ ລື່ອງຂອງການລົງຊ່ອຍເຫຼືອຊາວບ້ານໃນການເກັບກ່ຽວ ແຕ່ວ່າໃນສ່ວນຂອງຄວາມເສຍຫາຍ ອ່າ ຊຶ່ງຊິອາດຊິມີການອີ່ຫຍັງກໍແລ້ວແຕ່ນີ້ ກະຄືຊິເປັນເລື່ອງພາຍຫຼັງທີ່ຈະຕ້ອງມີການ ອ່າ ຫາມາດຕະການຊ່ອ ຍ ຊ່ອຍຕໍ່ໄປເນາະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງໜຶ່ງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຊາບນີ້ແມ່ນວ່າ ມັນເປັນຈັ່ງໃດກໍທີ່ວ່າບໍລິສັດຈີນ ຫຼືວ່າຊາວຈີນນີ້ ກຳລັງຊິມາເຮັດນັ້ນເຮັດນີ້ຢູ່ໃນວັງວຽງນະ ວ່າມີຄວາມກ້າວໜ້າກ່ຽວກັບເມືອງໃໝ່ທີ່ ວັງວຽງ ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ກະຄື ການພັດທະນາເມືອງເນາະ ເປັນການເປີດເຜີຍຂອງທ່ານ ຖັງ ຊິນສ່ວນ ປະທານບໍລິສັດພັດທະນາເມືອງໃໝ່ວັງວຽງລາວຈຳກັດ ກະໄດ້ກ່າວເຖິງໂຄງການ ເມືອງໃໝ່ ຜ່ານໄປແລ້ວ 2 ປີ ກະໄດ້ສຳເລັດໄປແລ້ວຢູ່ສາມ ສາມດ້ານນຳກັນ ກະຄື 1 ຜົນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ດ້ານເສດຖະກິດເທັກນິກ 2 ກະຄືການປະເມີນຜົນ ລະກະກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ 3 ການວາງແຜນການໃຊ້ທີ່ດິນ ອັນບໍລິສັດທີ່ທ່ານເວົ້ານີ້ແມ່ນ ແມ່ນບໍລິສັດລາວບໍ່ ເປັນບໍລິສັດຂອງທາງການຈີນເນາະ ໂອ ທາງການຈີນນະ ອືມ ທາງເອກະຊົນຈີນ ອື ເລີ່ມເປັນຈັ່ງໃດຫັ້ນ ຕອນນີ້ເນາະ ປັດຈຸບັນນີ້ ເນາະ ກຸ່ມນັກລົງທຶນຊາວຈີນກະໄດ້ເຂົ້າສູ່ຂັ້ນຕອນການເຈລະຈາເຮັດສຳພັນ ລະກະຕຽມກໍ່ສ້າງໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ເຊັ່ນວ່າຖະໜົນ ສະພານ ໂດຍຊິມີການປະສານກັບທາງລັດຖະບານ ລະກະເລື່ອງຂອງກາ ນ ອາ ອຳນາດໃນການດູແລເມືອງວັງວຽງ ເພື່ອໃຫ້ໂຄງການນີ້ໄດ້ລັບການອະນຸມັດ ລະກະດຳເນີນການກໍ່ສ້າງໂດຍໄວເນາະ ສຳລັບໂຄງການເມືອງໃໝ່ວັງວຽງ ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງສາຍນ້ຳຊອ ງ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ພື້ນທີ່ກະປະມານ 7,000 ເຮັກຕາ ກະມີແບ່ງເປັນ 5 ໄລຍະ ກະຄືການກໍ່ສ້າງ ມີກຳນົດເວລາຢູ່ 29 ປີ ມູນລະຄ່າການລົງທຶນກະ 5,000 ກວ່າລ້ານດອນລາ ອັນ ກ່ຽວກັບໂຄງການນີ້ ແມ່ນລັດຖະບ ານລາວອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດແລ້ວ ໃຫ້ສຳປະທານໄປແລ້ວຊັ້ນບໍ່ ອັນນີ້ກໍຄືການຢູ່ໃນລະຫວ່າງການ ການເຈລະຈາ ເລື່ອງຂອງ ຂອງສຳປະທານນຳເນາະ ລະກະ ກໍເຮັດໄປນຳບາງສ່ວນແລ້ວ ແລ້ວມັນ ມັນ ມັນ ມັນ ເລື່ອງອັນນີ້ນີ້ນະ ແປວ່າຂ່າວ ຂ່າວ ຄືບໍ່ເຫັນເວົ້າວ່າ ຫຼືວ່າມັນມີການລາຍງານບໍ່ວ່າ ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນຂອງເມືອງວັງວຽງນີ້ ຂະເຈົ້າຕໍ່ຕ້ານບໍ່ໃຫ້ສຳປະທານທີ່ດິນນັ້ນ ມີຂ່າວ ມີຂ່າວເວົ້າຫຼືບໍ່ ຂອງລັດຖະບານ ຫຼື ວ່າຂ່າວເອກະຊົນ ຫຼືວ່າຂ່າວຫຍັງກໍຢ່າ ມີການເວົ້າວ່າກ່ຽວກັບປະຊາຊົນຕໍ່ຕ້ານຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ຍັງ ຍັງບໍ່ມີເລື່ອງຂອງການຕໍ່ຕ້ານອີ່ຫຍັງເນາະ ເພາະວ່າມັນເປັນເລື່ອງຂອງການພັດທະນາ ເພາະວ່າມັນຈ ະເປັນການ ລອງລັບທາງດ່ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັງວຽງໄປນຳເນາະ ບໍ່ ອັນກ່ຽວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງອັນທີ່ລາຍງານນີ້ ກ່ຽວກັບເມືອງວັງວຽງໃໝ່ນີ້ນະ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນຢູ່ສື່ມວນຊົນນີ້ ປະຊາຊົນຂະເຈົ້ າອອກມາຕໍ່ຕ້ານບໍ່ໃຫ້ສຳປະທານໄດ້ ມັນ ອັນນີ້ຂ່າວຂອງລັດຖະບານລາວ ຫຼືວ່າຂ່າວໃດກະຢ່າໃນລາວ ໄດ້ລາຍງານຂ່າວໃຫ້ຊາບບໍ່ ອັນນີ້ກໍເປັນ ເປັນຂ່າວຈາກສຳນັກສານ ຂ່າວສານປະເທດລາວເນາະ ເພິ່ ນ ເພິ່ນກະໄດ້ແຈ້ງເຖິງຄວາມຄືບໜ້າຕົງນີ້ເນາະ ອືມ ກໍສະແດງວ່າຄັນວ່າຂ່າວມາຈາກທາງການລາວ ມາຈາກເມືອງລາວ ຫຼືວ່າເຂດນ້ຳດິນລາວບໍ່ລາຍງານ ກໍແປວ່າບໍ່ໄດ້ເອີ່ຍເຖິງການທີ່ວ່າປະຊາຊົນຕໍ່ຕ້ ານຊະຕໍ່ ແລ້ວຂະເຈົ້າຊິກະສ້າງເມືອງວັງວຽງໃໝ່ນີ້ ໃຫ້ແລ້ວສຳເລັດມື້ໃດເນາະ ອັນນີ້ບອກວ່າເປັນໄລຍະຍາວເນາະ ມີຢູ່ 5 ລະຍະ ລະຍະ ແຕ່ລະໄລຍະນີ້ກະບໍ່ບອກວ່າຈຳນວນປີຊິ ຊິແລ້ວເສັດອີ່ຫຍັງແດ່ ແຕ່ ວ່າລວມໆກັນແລ້ວນີ້ກໍຊິຢູ່ ຊິຢູ່ປະມານ 29 ປີເນາະ ກໍຊິແລ້ວເສັດສົມບູນເນາະ ເມື່ອກີ້ນີ້ທ່ານເວົ້າວ່າບໍລິສັດຈີນມາລົງທຶນນີ້ 500 ລ້ານໂດລາຊັ້ນບໍ່ 5,000 ກວ່າລ້ານດອນລາ ໂຖ 5,000 ກວ່າລ້ານ 29 ປີ ແມ່ນ ຈັກປີກໍ ລະຍະ ການກໍ່ສ້ າງນີ້ເນາະ 29 ປີ ແຕ່ວ່າໄລຍະສຳປະທານນີ້ ເສັດເທົ່າໃດນີ້ ກໍຍັງ ຍັງບໍ່ ຍັງບໍ່ ບໍ່ຊັດເຈນຕົງນີ້ເນາະ ເບາະ ຖົກກັນວ່າສ້າງ 29 ປີນີ້ ເຈົ້ານາຍຂອງປັດຈຸບັນນີ້ມັນຕາຍໝົດແລ້ວ ບໍ່ເຫັນແລະ ຍັງບໍ່ແລ້ວເທື່ອຫັ້ນ ກໍແປວ່າ ໂຄງການໄລຍະຍາວຊັ້ນຕົວະເນາະ ແມ່ນ ແລ້ວໂຄງການນີ້ ເມື່ອກີ້ນີ້ທ່ານເວົ້າວ່າບໍລິສັດເອກະຊົນນີ້

ແລ້ວໂຄງການນີ້ມັນກໍເປັນໂຄງການໃຫຍ່ ແລະກໍໃຊ້ໄລຍະຍາວອີກ ກະທັ່ງທີ່ວ່າມັນຍັງບໍ່ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ ຫຼືວ່າຍັງບໍ່ໄດ້ເອົາຈິງເອົາຈັງ ເປັນຕຶກເປັນຫຍັງເປັນບ້ານເປັນເມືອງຂຶ້ນຢ່າງຕາເຫັນໄດ້ເທື່ອນີ້ ປະຊ າຊົນທ້ອງຖິ່ນ ຫຼືວ່າຄົນໃນລາວ ຫຼືວ່າຂ່າວສານຕ່າງໆ ໄດ້ຕິຊົມບໍ່ວ່າເປັນການທີ່ວ່າເອົາຄົນ ແຜນການໄລຍະຍາວຊິເອົາຄົນຈີນມາຢູ່ວັງວຽງໃຫ້ມັນລົ້ນ ອໍ ອັນນີ້ຍັງ ຍັງບໍ່ມີການເວົ້າເຖິງກັນເນາະ ຍັງບໍ່ມີການ ວິພາກວິຈານກັນວ່າຈັ່ງໃດເນາະ ເພາະວ່າວັງວຽງມັນກະເປັນດິນແດນທີ່ວ່າ ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວບ້ານນອກກໍວ່າແມ່ນ ເຖິງແມ່ນວ່າຊິມີຄົນໄປທ່ຽວໄປຫຼິ້ນ ຫຼືວ່າຊິເຮັດເປັນເມືອງທ່ອງທ່ຽວຈັ່ງຊີ້ ມັນກໍຍັງບໍ່ຈະເ ລີນຫຼາຍເທື່ອ ແລ້ວບາດນີ້ມາລົງທຶນ 5,000 ລ້ານນີ້ເນາະ ມັນ ມັນຜິດປົກກະຕິ ເພາະວ່າຄົນໃນລາວມັນກໍມີແຕ່ປະມານ 7 ລ້ານຄົນ ແລະຊິມີໃຜໄປທ່ອງທ່ຽວເມືອງອັນ ເຖິງຂັ້ນທີ່ວ່າລົງທຶນ 5,000 ລ້ານໂດລາ ຫຼືວ່າຊິສ້າງຂຶ້ ນມາແຂ່ງກັບພູເກັດຊັ້ນບໍ ອັນນີ້ເນາະ ກະຖືວ່າຢ່າງວັງວຽງນີ້ກະຖືວ່າເປັນ ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງທາງ ທາງລາວເນາະ ທີ່ຜ່ານມານີ້ຄົນໄທນີ້ກະໄປທ່ຽວບໍ່ໜ້ອຍເນາະ ຖາມຜູ້ໃດໄປທ່ຽວລາວ ກ ະຊິໄປໃສແນ່ ກະຊິບອກວ່າ ອ່າ ຖ້າໄປໃກ້ນີ້ກະຄືບໍ່ໄກເກີນໄປເນາະ ກະຄືທາງວຽງຈັນ ແລະກະວັງວຽງ ໝ່ອງນີ້ແຫຼະ ຄືຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງ ຂອງຄົນໄທເນາະ ແລະກະຄົນຕ່າງຊາດບາງສ່ວນເນາະ ຂ້າພ ະເຈົ້າຂໍເລື່ອນໄປເລື່ອງໃໝ່ ຄືວ່າລາວກັບໄທນີ້ຮ່ວມກັນພັດທະນາ ຫຼືວ່າເຮັດ ຫຼືວ່າປະດິດເຂົ້າຊະນິດໃໝ່ ເຂົ້າຫອມຊະນິດໃໝ່ວ່າຊັ້ນເທາະ ມັນ ມັນແມ່ນຊະນິດໃດ ຊື່ວ່າຈັ່ງໃດ ເປັນແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ກະເປັນ ເປັນໂຄງການປັບປຸງພັນເຂົ້າໂດຍເທັກໂນໂລຢີໃໝ່ເນາະ ເທັກໂນໂລຢີເຄື່ອງໝາຍໂມເລກຸນ ສຳລັບປະເທດລຸ່ມນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມ ເປັນໂຄງການທີ່ໜ່ວຍປະຕິບັດການຄົ້ນຫາ ແລະກະໃຊ້ປະໂຫຍດ ຈາກຢີນເຂົ້າເນາະ ເປັນໜ່ວຍວິໄຈຮ່ວມລະຫວ່າງ Biotec ຂອງໄທ ຫຼືວ່າໂຕເຕັມກະຄື ສຳນັກງານພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີແຫ່ງຊາດ ແລະກະມະຫາວິທະຍາໄລກະເສດສາດ ຂອງໄທ ຈະໄດ້ມີກ ານເຮັດວຽກຮ່ວມກັບໜ່ວຍໃນພື້ນທີ່ປະເທດໄທ ແລະກະຕ່າງປະເທດ ສຳລັບຄວາມຮ່ວມມືກັບທາງ ທາງລາວເນາະ ຈາກການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັບທາງສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົ ນລາວ ນາຟີ ຫຼືວ່າສະຖາບັນວິໄຈການພັດທະນາກະເສດ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດຂອງສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ຈະສາມາດປັບປຸງພັນເຂົ້າໃໝ່ ເຂົ້າໜຽວຫອມທ່າດອກຄຳ 8 ທີ່ໄດ້ຈາກການປ ະສົມລະຫວ່າງເຂົ້າໜຽວດອກຄຳ 8 ເປັນພັນທີ່ໄດ້ຜົນຜະລິດສູງ ແລະກະນິຍົມປູກກັນໃນສາທາລະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ກັບເຂົ້າໜຽວຫອມຕໍ່ຕ້ານໂລກໄໝ້ ສາຍພັນທີ່ພັດທະນາທີ່ມີຄວາມຫອມ ແລະກ ະຢີນຕໍ່ຕ້ານໂລກໃບໄໝ້ເປັນລັກສະນະດີເດັ່ນ ກວ່າສາຍພັນເກົ່າເນາະ ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໜຽວ ເຂົ້າໜຽວຫອມທ່າດອກຄຳ 8 ເປັນພັນເຂົ້າຫອມທີ່ມີກິ່ນຫອມ ເຕີບໃຫຍ່ໄວ ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ ມີອາຍຸຢູ່ 130 ມື້ ເຖິງ 135 ມື້ ກະ ເກັບກ່ຽວ ກະມີລັກສະນະຕົ້ນເຕ້ຍປານກາງ ແຂງແຮງ ບໍ່ລົ້ມງ່າຍ ປັດຈຸບັນນີ້ເນາະ ທາງກະຊວງກະເສດຂອງສາທາລະນະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວນີ້ ໂດຍສູນ ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ກຳລັງຜະລິດເມລັດພັ ນບໍລິສຸດ ເພື່ອສົ່ງມອບໃຫ້ກັບຊາວກະສິກຳໃນ 5 ແຂວງ ກະຄື ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແຂວງວຽງຈັນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບໍລິຄຳໄຊ ຄຳມ່ວນ ເພື່ອປູກ ແລະກະຜະລິດຂາຍເພື່ອການຄ້າຕໍ່ໄປເນາະ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອ ງທີ່ວ່າປູກເຂົ້າປູກນ້ຳຢູ່ໃນລາວນີ້ນະ ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວ ມັນກະປູກລະ ຕັ້ງແຕ່ໜີມາຈາກເມືອງຈີນພຸ້ນມາ ກະປູກມາຕະຫຼອດ ແລ້ວກະອັນນີ້ຫາກະໄດ້ຍິນເປັນຄັ້ງແລກ ທີ່ວ່າເປັນຂ່າວທີ່ວ່າປະດິດເຂົ້າທີ່ວ່າມີຄຸນຄ່ າຄຸນນະພາບສູງຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່າເຖິງຈັ່ງໃດກໍຕາມ ສຳລັບພວກທີ່ວ່າເກີດໃໝ່ໃຫຍ່ລຸນນີ້ນະ ແມ່ນວ່າໂຄງການປະດິດເຂົ້າ ຫຼືວ່າປູກເຂົ້ານີ້ມັນກະມີມາແຕ່ດົນນານແລ້ວ ຕັ້ງແຕ່ສະໄໝ 60 ຂອງລັດຖະບານພະລ າຊະອານາຈັກລາວພຸ້ນ ຈົນຮອດທີ່ວ່າ ຄອມມູນິດເຂົ້າບ້ານເຂົ້າເມືອງວ່າຊັ້ນເຕາະ ທີ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າກໍຈຳບໍ່ໄດ້ວ່າມັນແມ່ນອາໂດບໍ ຫຼືວ່າຢູເສດບໍ ຫຼືວ່າຢູ ຢູຊອມບໍ ແມ່ນຫຍັງນີ້ແຫຼະ ມາຊ່ອຍປະດິດເຂົ້າຢູ່ໃນລ າວຫັ້ນ ແລະກະ ກະມີການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະເທດໄທພ້ອມ ແລະເທື່ອນີ້ກະໄທກະໃຫ້ການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືນີ້ນະ ແມ່ນວ່າ ເຂົ້າທີ່ວ່າທ່ານເວົ້ານີ້ແມ່ນ ແມ່ນເຂົ້າພັນລາວ ແຕ່ວ່າເອົາພັນໄທໄປປະສົມໃສ່ຊັ້ນບໍ
ແມ່ນ ກະຄືເຂົ້າ ອ່າ ທ່າດອກຄຳ 8 ຂອງລາວເນາະ ກັບເຂົ້າຫອມ ເຂົ້າໜຽວຫອມຂອງໄທນີ້ ກະເປັນພັນທີ່ພັດທະນາແລ້ວເນາະ ເອົາໄປປະສົມກັນ ຂໍ້ດີກະຄືມີຄວາມຫອມ ແຕ່ວ່າກໍເອົາໄປປະສົມກັນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ປະສົມພັນກັນ ອັນນັ້ນ ອັນນີ້ແມ່ນເຂົ້າໜຽວບໍ ເຂົ້າເຈົ້າ ເຂົ້າໜຽວເນາະ ຖ້າເປັນເລກຄູ່ເນາະ ເລກຄູ່ກໍຄື 2 4 6 8 ກໍຊິເປັນ ເປັນເຂົ້າໜຽວ ຖ້າເປັນເລກຄີກກໍຊິເປັນເຂົ້າເຈົ້າເນາະ ເລກຄີກເຂົ້າເຈົ້າ ເລກຄູ່ເຂົ້ າໜຽວເນາະ ແມ່ນ ແລ້ວໃນເມື່ອທີ່ວ່າມີ 2 ກ້ຳ 2 ຝ່າຍຂອງແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ຈັບມືກັນຜະລິດພັນເຂົ້ານີ້ອອກມານີ້ ລິຂະສິດນີ້ມັນເປັນຂອງໃຜ ອັນນີ້ເຫັນບອກວ່າທາງ ທາງໄທກໍເປັນການພັດທະນາມອບໃຫ້ທາງ ທາ ງການລາວເນາະ ໂອ ແປວ່າເຮັດ ເຮັດມອບໃຫ້ລາວໂດຍສະເພາະເລີຍ ເອົາໄປຊະວ່າຊີ້ ແມ່ນບໍ ແມ່ນ ກໍແປວ່າລິຂະສິດຂຶ້ນກັບລາວ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢາກຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ກະລຸນາລາຍງາ ນຂ່າວ ທີ່ເປັນທີ່ສົນໃຈໃຫ້ຊາບອີກ ຂໍຂອບໃຈນຳ ຂອບໃຈທ່ານ ກຳເລັກ ສົມດີມີໄຊ ລາຍງານ SBS ໂອເຄ ບາຍບາຍ ໂອເຄ ບາຍບາຍ